تەلھە شام دىيارىدا تىجارەت قىلىش ئۈچۈن قۇرەيش كارۋانلىرى بىلەن كېتىۋاتاتتى كارۋانلار شامنىڭ بۇسارا شەھىرىگە يېتىپ بارغىنىدا قۇرەيش سودىگەرلىرىنىڭ كاتتىۋاشلىرى بۇسارا شەھىرىنىڭ ئاۋات بازارىغا سودا سېتىق ئۈچۈن كېتىشتى تەلھەنىڭ يېشى كىچىك بولغانلىقتىن ئۇنىڭ تىجارەتكە ماھىرلىقى چوڭ سودىگەرلەرگە يەتمىسىمۇ لېكىن تىجارەتتە

تەلھە تىجارەت دائىرىسى كەڭ بايلىقى كۆپ سودىگەرلەردىن ئىدى بىر كۈنى ئۇنىڭغا ھەزرىتۇل مەۋئىدتىن مال كەلدى ئۇ مىڭ دەرھەم قىممىتىدىكى مال ئىدى تەلھە شۇ كۈنى كېچىسى قورققان ئەنسىرىگەن ھالدا ياتتى uning qishiga abu bakrning qizi ummu kulsum kirib e muhammadning otasi sizga nima bo'ldi biz sizni ranjitdikmi